ئۇلارغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن يەنى دىنىڭدا زىيان يەتمەيدىغان ئاساستا ياخشىلىق قىلغىن ماڭا تائەت ئىبادەت بىلەن قايتقان ئادەمنىڭ يولىغا ئەگەشكىن ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلە سىلە سىلەرگە قىلىشقىنىڭلارنى قىلمىشىڭلارنى ئېيتىپ بېرىمەن بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدە

بولۇپ ئۇ ئاتا ئانىسىغا كۆيۈمچان بولۇپمۇ ئانىسىغا بەكمۇ ئامراق بىر ئۆسمۈر ئىدى گەرچە ئۇ ئەمدىلا ئون يەتتە ياشنىڭ قارىسىنى ئالغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئەقلى ئۆتكۈرلىكىدە ھېكمەتلىكىدە چوڭلاردىن قېلىشمايتتى ئۇ ئۆز تەڭتۇشلىرىدەك ئورۇنسىز ئويۇن تاماشىغا بېرىلمەي ۋاقىتنى ئوق ياساش ياچاقنى ياخشىلاش ئوق ئېتىشنى مەشىق قىلىشتەك ئاقىلانە ئىشلارغا سەرپ قىلىپ ئۆتكۈزەتتى ئۇ خۇددى ئۆزىنى چوڭ ئىشلارغا تەييارلىنىۋاتقاندەك ھېس قىلاتتى ئۇ يەنە كۆڭلىدە ئۆز قەۋملىرى ياشاۋاتقان ناتوغرا ئەقىدىدىكى ھاياتىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنى كۈتۈۋاتقاندەك بىر تەقەززالىق تۇيغۇسىدا بىئارام ياشايتتى مانا مۇشۇ مەزگىلدە ئاللاھ پۈتكۈل ئىنسانىيەتنى

مۇقەررەر بولغاندەك پات ئارىدا ھەقىقىي ئەركەكلەردىن بولۇش يېتىشىپ چىقىدىغان ئالامەتلەر بار ئىدى شۇنداقلا يەنە مەككە ياشلىرىنى ئۆزىگە جەلپ قىلىپ ئەگەشتۈرىدىغان سۆزىگە كىرگۈزۈشكە سەۋەب بولىدىغان ئېسىل نەسەب يۇقىرى مەرتىۋە بار ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا پەيغەمبەرگە يېقىن تۇرىدىغانلىق تەرىپىدىنمۇ ئىمتىيازغا ئىگە بولۇپ

سەئىدنىڭ ئىسلامدا تۇرۇشى ئاسانغا چۈشمىدى ئىسلام بۇ ياشنى قاتتىق سىناقلارغا دۇچار قىلدى سىناقنىڭ بۇ قاتتىقلىقىدىن ھەتتا ئايەت نازىل بولۇشقا سەۋەب بولىدىغان دەرىجىگە يەتتى بۇ ئاجايىپ كەچۈرمىشنى سۆزلەپ بېرىشكە سەئىدنىڭ ئۆزىنى تەكلىپ قىلايلى مەن ئىسلامنى قوبۇل قىلىشتىن ئۈچ كۈن بۇرۇن مۇنداق بىر چۈش كۆردۈم چۈشۈمدە قاتمۇ قات قاراڭغۇلۇق ئىچىگە چۆكۈپ كېتىۋاتقانلىقىمنى بۇ قاراڭغۇلۇق ئىچىدە تەمتىرەپ يۈرگىنىمدە بىر ئاينىڭ نۇر چاقناتقانلىقىنى كۆردۈم مەن ئۇ ئايغا ئەگەشتىم ۋە ئالدىمدا بىر قانچە كىشىنىڭ شۇ ئايغا مەندىن ئىلگىرى ئەگىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم ئۇلار زەيد ئىبنى ھارىس ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب ئەبۇ بەكرى سىددىق ئىكەن مەن ئۇلاردىن سىلەر قاچاندىن بېرى بۇ يەردە تۇرۇۋاتىسىلەر دەپ سورىسام ئۇلار بىر ئاز ئىلگىرى

ئۇ نامازنى ئوقۇپ بولغاندا مەن ئىمان ئېيتتىم چۈشۈمدە كۆرگەن ھېلىقى بىر نەچچەيلەن مەندىن بۇرۇن ئىمان ئېيتقان ئىكەن ئانام مېنىڭ ئىسلامغا كىرگىنىمنى ئاڭلاپ تەتۈرلىكى تۇتتى ئەمەلىيەتتە مەن ئانامنىڭ ناھايىتى بەك كۆيۈنىدىغان ۋە ئۇنى ئىنتايىن بەك ياخشى كۆرىدىغان بالىسى ئىدىم ئى سەئىد ئەسلى دىندىن دىنىڭدىن يېنىپ قوبۇل قىلغان ئۇ زادى قانداق دىن

يېمەسلىك ۋە ئىچمەسلىك قەسىمىدە چىڭ تۇرۇپ بىر قانچە كۈن ئۆتكۈزدى ئۇ ئورۇقلاپ تېنى ئاجىزلىشىپ ماغدۇردىن كېتىپ قالدى بۇ بىر نەچچە كۈن ئىچىدە مەن ئۇنىڭ ئازراق بولسىمۇ يەپ ئىچىشىنى تەۋسىيە قىلىپ ئۇنىڭ قېشىغا كېلىۋەردىم لېكىن ئۇ قەتئىي ھېچنېمە يېمىدى ھەم ماڭا يا مېنىڭ دىنىمدىن يېنىشىمنى يا بولمىسا ئۆزىنىڭ شۇ پېتىچە ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىنى شەرت قىلىپ تۇرۇۋالدى ئى ئانا مەن ھەقىقەتەن سىزنى بەك ياخشى كۆرىمەن

ئۇلارغا ئىتائەت قىلمىغىن ئۇلارغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن يەنى دىنىڭغا زىيان يەتمەيدىغان ئاساستا ياخشىلىق قىلغىن دېگەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدى ئەمەلىيەتتە سەئىدنىڭ ئىسلامنى قوبۇل قىلغىنى قىلغان كۈنى musulmonlar ko'p yaxshiliklarga erishgan islomga xayrlik bir zot qo'shilgan bir kun bo'lgan edi badr kuni said bilan qarindishi umayrinning

ئۇرۇش ئاخىرلاشقاندا سەئىد جەڭ مەيدانىدا شېھىت قىلىنغان ئىنىسى ئۆمەرەيننى قويۇپ مەدىنىگە قايتىپ كەلدى ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانلارغا مەغلۇبىيەت يۈزلەنگەندە قورققىنىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى يالغۇز تاشلاپ قويۇپ ھەر تەرەپكە چېپىلىپ چېچىلىپ كەتكەن كەتتى پەقەت سەئىدلا ئۇنىڭغا يېقىن كىشى بىلەن قېلىپ ياچىقى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى قوغداپ تۇردى

ئۆمەر ئاللاھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن خەلىپە ۋاقتىدا پارسلارنى گۇمران قىلىپ يەر يۈزىدە بۇددىزمنىڭكى يىلتىزىنى قۇرۇتماق ئۈچۈن قوشۇن تەييارلىماقچى بولغاندا سەئىد ئۇلۇغلۇقنىڭ ئەڭ يۈكسەك پەللىسىگە يەتتى ئۇرۇشتىن بۇرۇن ھەر قايسى جايلاردىكى ۋىلايەتلەرنىڭ ۋالىيلىرىغا ماڭا قورالى قورالى ئېتى ھەر قايسى جەھەتتىكى تەييارلىقى بار شېئىر نۇتقىدىن جەڭ ئۈچۈن پايدىلىق ئارتۇقچىلىقى بار بارلىق كىشىلەرنى ئەۋەتىڭلار دەپ مەكتۇپ ئەۋەتكىنىدە ھەرقايسى جايلاردىن مۇجاھىد قوشۇنلار بەس بەس بىلەن كېلىشكە باشلىدى قوشۇن تولۇقلانغاندا ئۆمەر بۇ دەرىجىدىكى زور قوشۇنغا كىمنى قوماندان قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت قىلدى كۆپچىلىك بىردەك باتۇر يولۋاس سەئىدنى دېيىشتى ئۆمەر ئۇنىڭغا قوشۇننىڭ بايرىقىنى تۇتقۇزدى قوشۇن يولغا چىقىش ئالدىدا

تەكبىر تەھلىل ئېيتقان ھالدا دۈشمەن سېپىگە تۇشمۇتۇشتىن بۆسۈپ كىردى پارسلىقلارنىڭ باش قوماندانى رۇستەمنىڭ بېشى مۇسۇلمانلارنىڭ نەيزىسى ئۈستىدە كۆتۈرۈلدى بۇنىڭ بىلەن ئاللاھنىڭ دۈشمەنلىرى ئالاقزادىلىككە چۈشتى ھەتتا مۇسۇلمانلار ئۇلارنى چاقىرىپ ئاندىن ئۆلتۈرەتتى بۇ ئۇرۇشتا ئۆلگەن دۈشمەن قوشۇنىنىڭ سانىنىڭ ئوتتۇز مىڭ ئىكەنلىكىلا بۇ جەڭنىڭ